ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ທ່ານສົມດີ ກ່ຽວກັບຂ່າວ ຂ່າວນີ້ກໍຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ແມ່ນວ່າຂໍໃຫ້ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງໄດ້ວ່າ ລາວປິດສອງເມືອງເພື່ອກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ແມ່ນປິດຢູ່ໃສເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ທາງ ທາງຄະນະກຳມ ະການສະເພາະກິດປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງໂຄວິດລະດັບຊາດ ກະໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເຖິງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ກໍແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປະຕິບັດສີ່ມາດຕະການໃນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແລະ ເຂດເ ສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕັນ ໜຶ່ງ ກະໃຫ້ແຂວງບໍ່ແກ້ວປິດເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຂົ້າອອກໄລຍະເວລາ 14 ມື້ ສອງ ກະໃຫ້ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາປິດເຂດເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕັນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຂົ້າອອ ກເປັນໄລຍະເວລາ 14 ມື້ ກໍພ້ອມສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງສາທາລະນະສຸກທັງສອງແຂວງ ເກັບຕົວຢ່າງທຸກຄົນທີ່ມີອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈ ປ່ວຍເປັນໄຂ້ ກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມ ກະໃຫ້ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແ ລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຕາມຫາຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບຊາວຈີນສອງຄົນ ທີ່ຕິດໂຄວິດ ຈຳນວນ 7 ຄົນ ມາກວດຫາໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ ສີ່ ໃຫ້ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຕິດຕາມກວດກາຜູ້ເດີນທາງໄປທີ່ແຂວງ ແລະ ກໍ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດຢ່າງເຂັ້ມແຂງເນາະ ອັນນີ້ກະຄືຄຳສັ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ອອກມາຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບ ອ່າ ການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າຊາວຈີນທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ຫັ້ນ ບໍ່ແມ່ນມັນຜ່ານມາສັບປະດາໜຶ່ງແລ້ວບໍ ຫວ່າງ ຫວ່າງສັບປະດາ ທັງທີ່ຜ່ານມານັ້ນເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າກະໄດ້ລາຍງານເຖິງ ເຖິງ ອ່າ ຊາວຈີນສອງຄົນທີ່ຜ່ານສອງເມືອງນີ້ໄປ ຜ່ານໄປທາງຈີນ ແລ້ວຈີນກໍກວ ດພົບໂຄວິດ-19 ເນາະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກະທາງການລາວກໍໄດ້ສັ່ງ ສັ່ງດ່ວນມາໃຫ້ປິດ ປິດມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 5 ທັນວາເນາະ ເລີ່ມວັນທີ 5 ທັນວາໄປອີກ 14 ມື້ ກໍຄືຕອນນີ້ໃຫ້ ໃຫ້ເລັ່ງກວດຫາຜູ້ທີ່ອາດຊິມີ ອ່າ ອາການໄຂ້ ກວດ ຫາໂຄວິດ-19 ນັ້ນນະ ຢູ່ບໍ່ເຕັນນີ້ເດ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນສະເພາະແຕ່ເມືອງບໍ່ເຕັນບໍ ຫຼືວ່າເຂດບໍລິເວນຊານເມືອງຂອງບໍ່ເຕັນ ອັນນີ້ບອກວ່າເປັນເມືອງບໍ່ເຕັນທັງໝົດ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າສັ່ງປິດ ຫຼືວ່າສັ່ງປິດລ້ອ ມເມືອງບໍ່ເຕັນກັບເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງຊີ້ນະ ກວດຂັນຢ່າງເຄັ່ງຄັດນີ້ ພໍ້ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ບໍ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ມີລາຍງານວ່າພໍ້ຄົນຕິດໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ ຕົງກັນຂ້າມກັບເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຝັ່ງໄທເດ ບໍ່ແມ່ນຢຶກຢັກເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ຂຶ້ນແລ້ວບໍ ເມືອງໄທເນາະ ຄືແຖວຊຽງຮາຍ ຊຽງໃໝ່ ແລ້ວກະອີກເມືອງໜຶ່ງເນາະ ພະເຍົາບໍ ກະຕອນນີ້ກະຄືທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກະໄດ້ລະດົມພວກ ອສມ ເນາະ ໄປກວດເຊີງລຸກຫາປະຊາຊົນໃນ ໃ ນເຂດເມືອງ ເພາະວ່າມາຈາກສາເຫດເລື່ອງຂອງຈັງຫວັດທ່າຂີ້ເຫຼັກ ມີຄົນລັກເຂົ້າເມືອງທາງທຳມະຊາດເຂົ້າມາ ກະມີຄົນຕິດເຊື້ອຢູ່ເປັນ ເປັນສິບຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄວາມເວົ້າພາສາໄທ ອສມ ນີ້ໝາຍເຖິງອາ ສາສະໝັກແມ່ນບໍ ແມ່ນ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກເນາະ ຊື່ເຕັມໆ ໂອເຄ ແລະ ເລື່ອງໃໝ່ນີ້ນະ ທີ່ສົນໃຈນີ້ແມ່ນວ່າ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ກວດການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ເມືອງກາຊີໂນໃຫຍ່ ຄິງໂຣມັນ ຢູ່ທີ່ຕົ້ນເຜິ້ງນີ້ນະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ທາງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກປະຈຳລາວເນາະ ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກະໄດ້ເຂົ້າຊົມລະບົບການບໍລິຫານຈັດການ ກ ານບໍລິການ ການຄວບຄຸມ ແລະ ກໍກຽມພ້ອມໃນການຮອງຮັບຜູ້ປ່ວຍຈາກການຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງໂຮງໝໍສາກົນທິດຕາເວັນອອກຂອງລາວ ຫຼືວ່າໂຮງໝໍສາກົນສິງກະໂປເນາະ ຄຳວ່າໂຮງໝໍສາກົນສິງກ ະໂປນີ້ ກະເປັນສະຖານຮັກສາພະຍາບານໃນເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ກະໄດ້ມີການເກັບຕົວຢ່າງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນກາຊີໂນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນໃນສ່ວນຂອງພະນັ ກງານຕ້ອນຮັບ ພະນັກງານແຈກໄພ້ ພະນັກງານ ຮ້ານອາຫານ ກຳມະກອນ ເພື່ອນຳສົ່ງກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ ຢູ່ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາເນາະ ປັດຈຸບັນ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ກະ ຍັງບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ແລະ ກະທາງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກະມີຄຳສັ່ງປິດດ່ານສາກົນຢູ່ສອງແຫ່ງ ກະຄືດ່ານສາກົນບ້ານມອມ ດ່ານສາກົນສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ສ່ວນກໍລະນີຊາວຈີນສອງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ເດີນທາ ງຈາກທ່າຂີ້ເຫຼັກ ແລະ ຜ່ານໄປພັກທີ່ບ້ານມອມ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ກ່ອນໄປແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມັນກະເປັນການລະມັດລະວັງຫັ້ນແຫຼະ ກວດເບິ່ງອັນກາຊີໂນ ກາຊີໂນ ຫຼື ວ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫຼືວ່າແຂວງຫຼວງນ້ຳທານີ້ມັນ ມັນຕິດກັບປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດຈີນມັນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກໍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການກວດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຈີນນັ້ນ ຈັກເປັນແນ ວໃດກໍບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແຕ່ວ່າມັນເປັນຫຍັງມາເຈາະຈົງໃສ່ແຕ່ເຂດເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຫຼືວ່າແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼືວ່າບໍ່ແກ້ວນີ້ ບັດແຂວງອື່ນເດ້ ທີ່ວ່າມີຫວຽດມີແກວເຂົ້າມາຫຼາຍ ຍົກຕົວຢ່າງ ຊຽງຂວາງ ຊຳເໜືອ ຈັ່ງ ຊີ້ນະ ມັນ ມັນກໍມີຫວຽດມີແກວຜ່ານໄປມາຫຼາຍເຕີບ ແລ້ວກໍພາກໃຕ້ອີກ ເປັນຫຍັງບໍ່ໄປເຈາະຈົງໃສ່ພວກຫວຽດນຳ ເນາະ ເທົ່າທີ່ເຄີຍຕິດຕາມຂ່າວເນາະ ທາງ ທາງຕິດກັບຫວຽດນາມນີ້ ກະມີການ ການກວດ ກາຢູ່ ແຕ່ກະບໍ່ໄດ້ມີຂ່າວເລື່ອງຂອງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າທາງຫວຽດນາມ ກະຖືວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຄວບຄຸມເລື່ອງຂອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ ໄດ້ດີ ແຕ່ວ່າທີ່ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ຕອນນີ້ຕິດກັບຈີນ ກະເພ າະວ່າຄົນປ່ວຍສອງຄົນທີ່ເປັນຊາວຈີນ ຜ່ານເມືອງສອງເມືອງທີ່ວ່ານີ້ເນາະ ກະເລີຍ ເປັນເລື່ອງເປັນລາວ ເປັນ ເປັນຂ່າວໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທີ່ວ່າມີການເຂັ້ມງວດກວດຂັນຢ່າງໜັ ກໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວກັບຫຼວງນ້ຳທານີ້ນະ ໂດຍສະເພາະແຖວໆກາຊີໂນ ກາຊີໂນ ທີ່ວ່າມີຄົນຈີນມາເຮັດວຽກເຮັດການຫຼາຍນີ້ກໍ ແລ້ວທາງການຈີນເດ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນເຮັດຫຍັງແດ່ໃນຝ່າຍຈີນພຸ້ນ ເພາະວ່າມັນມາຈ າກຈີນເດ້ນີ້ກໍ ອັນນີ້ຕອນ ຕອນກວດ 2 ຄົນ 2 ຄົນຈີນທີ່ ທີ່ ທີ່ພໍ້ໄອ້ໂຄວິດ-19 ນີ້ເນາະ ຄືໄປກວດຢູ່ ຢູ່ໃນຈີນ ຈີນກະ ກວດພໍ້ວ່າມີໂຄວິດ-19 ແລ້ວກະຍ້ອນ ຍ້ອນເບິ່ງເສັ້ນທາງການເດີນທາງ ກະປາກົດວ່າໄປຈາກທ່າຂີ້ເຫຼັກ ຜ່ານລາວໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ ແປວ່າສອງຄົນໄປກວດພໍ້ໂຄວິດ-19 ຢູ່ຈີນພຸ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ໂອ ກະແປວ່າຢູ່ ຢູ່ຝັ່ງໄທ ຝັ່ງລາວນີ້ ຜ່ານມານີ້ບໍ່ມີໃຜຮູ້ ບັດໄປຈີນແລ້ວ ໄປກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ພຸ້ນ ບໍ່ແມ່ນຕິດຢູ່ຈີນເອງບໍ ລະຫຼັງຈາກທີ່ວ່າເຂົ້າໄປຊາຍແດນຈີນແລ້ວ ຂີ່ລົດຂີ່ເຮືອບິນໄປແລ້ວໄປຕິດກັນຢູ່ຫັ້ນບໍ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນຂໍ້ສັນນິຖານໜຶ່ງວ່າອາດຊິຕິດຢູ່ໃນຈີນ ແຕ່ວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ມັນເສັ້ນທາງການເດີນທາງຂອງ ຂອງຄົນຈີນສ ອງຄົນນີ້ມັນເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທ່າຂີ້ເຫຼັກ ຜ່ານ ຜ່ານໄທ ຜ່ານລາວໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ມັນກໍບໍ່ແນ່ໄດ້ວ່າອາດຈະຕິດມາຈາກທ່າຂີ້ ຍ້ອນ ຍ້ອນກັບເນາະ ແມ່ນຢູ່ ມັນອາດຈະແມ່ນວ່າຕິດມາຈາກທ່າຂີ້ເຫຼັກພຸ້ນ ຫຼືວ່າຕິດພາຍ ຫຼັງທີ່ວ່າເຂົ້າໄປໃນຊາຍແດນຈີນ ລະຂີ່ລົດຂີ່ລາໄປມັນກໍຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ກໍຫັນໃຈເອົາແມ່ພະຍາດຫັ້ນ ຫຼືວ່າຈັບບາຍເອົາແມ່ພະຍາດຫັ້ນກະອາດຈະຕິດ ບັດໄປກວດລະເຫັນກະອາດຈະເປັນໄດ້ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນຕິດມາຈາກໃສແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ອືມ ລະບັດນີ້ນີ້ນາ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເລື່ອງໂຄວິດ ໂຄວິດ-19 ໃນລາວນີ້ກໍ ທີ່ວ່າຍັງຢູ່ໃນລະດັບຂັ້ນຕ່ຳວ່າຊັ້ນ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາກັບບໍ່ແກ້ວນີ້ມັນເປັນເຂດ ແດນທີ່ວ່າມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຕິດກັບສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳແດ່ ຕິດກັບຈີນແດ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນມີການໄປມາຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ຫຼາຍ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼືວ່າລັກໄປລັກມາ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວທາງການລາວນີ້ ເພິ່ນໄດ້ກະຕວງບໍ່ວ່າໃນສອງ ໃນສອງແຂວງນີ້ຊິມີໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ຫຼາຍຕື່ມໃນອະນາຄົດ ເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວເນາະ ກະເຫັນບອກວ່າ ກະ ມັນ ມັນເປັນ ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວ າມສ່ຽງ ແຕ່ຕອນນີ້ກະຍັງບໍ່ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນ ໃນທັງສອງແຂວງນີ້ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງການກວດຢ່າງລະອຽດເນ່ຍ ກໍເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນເນາະ ເພາະວ່າມັນເປັນເສັ້ນທາງຜ່ານ ບໍ່ຮູ້ວ່າຄົນຈີນສອງຄົນເ ນ່ຍຕິດຢູ່ໃນສອງເມືອງນີ້ບໍ່ ແຕ່ວ່າປ້ອງກັນ ເປັນການປ້ອງກັນ ແລ້ວຢາກຖາມວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເພິ່ນມອງເຫັນທີ່ວ່າສອງແຂວງນີ້ເປັນ ແຂວງທີ່ສ່ຽງນີ້ນະ ມີຄວາມສ່ຽງກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ ເພິ່ນໄດ້ມາຕັ້ງໂຮງໝອກ ໂຮງໝໍ ຫຼືວ່າສູນກາງກຳຈັດ ຫຼືວ່າປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນສອງແຂວງນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີຂ່າວໃນເລື່ອງຂອງການ ການຕັ້ງສະຖານທີ່ທີ່ຈະໄປຮັກສາຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ຕົງນັ້ນເນາະ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າ ພະເຈົ້າຊາບນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ນະຄອນຫຼວງຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທານີ້ລະ ໂຮງພະຍາບານ ຫຼືວ່າໂຮງໝໍ ຫຼືວ່າຄລີນິກແມ່ນນີ້ ມັນຍັງຕ່ຳຕ້ອຍຫຼາຍ ຍົກຕົວຢ່າງເຈັບແອວ ເຈັບແອວ ເຂົ້າໃຈຕົ້ວ ບໍ່ແ ມ່ນເຈັບຫົວໃຈ ຫຼືວ່າເຈັບປະສາດ ຫຼືວ່າເຈັບຕັບ ເຈັບໝາກໄຂ່ຫຼັງຈັ່ງຊີ້ ເຈັບແອວຊື່ໆ ປົວບໍ່ໄດ້ ບັດເອົາມາວຽງຈັນລະມາປົວຕາຍຊ້ຳ ເອີ ຜູ້ກ່ຽວຫັ້ນເປັນຜູ້ຍິງນາງໜຶ່ງທີ່ວ່າເຊື່ອໝັ້ນໃນການແພດລາວຊັ້ນເຖາ ະ ເພາະວ່າເຄີຍເປັນນາງໝໍຕໍ່ສູ້ເສິກສົງຄາມໃນລາວຊັ້ນນະ ມາກວດຢູ່ວຽງຈັນ ລະກໍປົວຢູ່ວຽງຈັນຕາຍຊ້ຳ ລະກໍໄດ້ຄ່າຫົວ ບໍ່ຫຼາຍດອກ ຊື້ງົວໂຕໜຶ່ງກໍບໍ່ໄດ້ ຄັນຊື້ຢູ່ຝັ່ງໄທນະ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ທາງ ການລາວເພິ່ນກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າສອງແຂວງນີ້ເປັນບ່ອນສ່ຽງ ລະເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ມາຕັ້ງໂຮງພະຍາບານເພື່ອວ່າສະກັດກັ້ນ ຫຼືວ່າປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະນີ້ນະ ແມ່ນວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍວິທີການ ແນວໃດບໍ່ ເພື່ອວ່າຊິບໍ່ໃຫ້ມີໂຄວິດ-19 ລາມອອກມາຈາກສອງແຂວງນີ້ ນອກຈາກທີ່ວ່າດັ່ງທີ່ໄດ້ຮູ້ກັນຫັ້ນແລ້ວວ່າ ກວດກາກວດເບິ່ງຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນສອງແຂວງນີ້ ອັນນີ້ມາດຕະການອື່ນໆ ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ ບໍ່ປາກົດ ເນາະ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ກະຄືປິດສອງເມືອງ ຫ້າມເຂົ້າຫ້າມອອກຈັ່ງຊີ້ເນາະ ພາຍໃນ 14 ມື້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນເປັນຫຍັງໃຫ້ອັນອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເຂົ້າໄປກວດກາໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ອັນກາຊິໂນໃຫຍ່ຄິງໂຣມານນີ້ ອັນນີ້ກະອາດຊິເປັນ ເປັນເລື່ອງ ເລື່ອງຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເນາະ ທີ່ເພິ່ນຊິໄປຫາເບິ່ງ ເບິ່ງໝ່ອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຄວາມສ່ຽງ ເພາະວ່າຢ່າງເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດພິເສດ ກາສິໂນຕົງນີ້ເນາ ະ ກະສິມີຄົນຫຼາຍຊາດເຂົ້າໄປໃຊ້ບໍລິການ ແລ້ວກະມີເລື່ອງຂອງການເຂົ້າການອອກຂອງ ຂອງຄົນຫຼາຍຊາດ ທັງ ທັງຈີນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທັງພະມ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຕິດກັບພະມ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເລີຍເຂົ້າໄປດູວິທີກາ ນປ້ອງກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ວ່າປ້ອງກັນໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສາກົນບໍ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແມ່ນຢູ່ ເພາະວ່າຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ນີ້ແປວ່າອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກກໍບໍ່ມີສິດສິໄປກວດ ຖ້າຫາກວ່າທາງການລາວບໍ່ອະນຸຍາດຊັ້ນ ເຖາະ ກໍໝາຍເຖິງວ່າ ທາງການລາວນີ້ມີຄວາມສາມາດກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຫັ້ນບໍ່ເຕັມ 100% ຕົ໋ວ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ກະ ກະຄືເປັນອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກທີ່ປະຈຳຢູ່ໃນ ໃນ ໃນລາວ ເນາະ ທີ່ໄປກວດ ບໍ່ແມ່ນວ່າມາຈາກ ມາຈາກຕ່າງປະເທດເນາະ ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກນີ້ ມັນ ມັນກໍຂຶ້ນກັບຕ່າງປະເທດ ແຕ່ວ່າຄັນລາວບໍ່ອະນຸຍາດແລ້ວແມ່ນໄປບໍ່ໄດ້ຊັ້ນນະ ເອົາ ຈັ່ງໃ ດກໍຢ່າ ກໍເວົ້າກ່ຽວກັບໄປເລື່ອງເກົ່າຫັ້ນນະ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ໃນເມື່ອໄປກວດແລ້ວ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກໄປກວດນະ ເຫັນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫຍັງບໍ່ ຕາມ ຕາມລາຍງານນີ້ກະ ບອກວ່າ ອ່າ ຍັງບໍ່ພົບເລື່ອງຂອງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ມີຜູ້ປ່ວຍ ແຕ່ວ່າເທົ່າທີ່ໄດ້ກວດກາເບິ່ງ ກະເຫັນວ່າເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນໃນ ໃນເຂດນີ້ ກະຖືວ່າເຮັດໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ດີຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວເລື່ອ ງໃໝ່ນີ້ນະ ທີ່ສົນໃຈນີ້ແມ່ນວ່າ ມັນເປັນແນວໃດ ທີ່ວ່າລາວຈັບຊາວພະມ້າ 3 ຄົນ ທີ່ວ່າຂົນແຄຟຟີນ 7 ຕັນ ວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະທາງ ທາງຄະນະສະເພາະກິດ ກອງບັນຊາການທະຫານແຂ ວງບໍ່ແກ້ວ ເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກແຫຼ່ງຂ່າວ ຫຼືວ່າສາຍຂ່າວວ່າ ສິມີການລັກຂົນສົ່ງສານເສບຕິດຕາມແນວຊາຍແດນລາວ ລັດຊານ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ໜ່ວຍທະຫານໃນພື້ນທີ່ລາດຕະເວນ ຢ່າງລະອຽດເນາະ ໃນ ການກວດກາ ໃນທີ່ສຸດເນາະ ໜ່ວຍທະຫານຊາຍແດນ 121 ກະພົບເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າຈອດຢູ່ບໍລິເວນບ້ານປຸງເລາະ ເມືອງເມິງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນ ກະໄປພໍ້ເນາະ ໄປພົບສານກາເຟອີນ ຈຳນວນ 290 ກະສອບ ນ້ຳໜັກ 7,250 ກິໂລ ກະຄືປະມານ 7 ຕັນກວ່າໆເນາະ ພ້ອມກັບຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສນີ້ 3 ຄົນ ເປັນຊາວພະມ້າ ກະພ້ອມຍຶດເຮືອໄວ້ເປັນຂອງກາງ ຈາກການສອບສວນເນາະ ທາງຜູ້ຖືກກ່າວຫາທັງ 3 ຄົນ ກະໃຫ້ການວ່າ ເປັນຄົນຊາດຕິພັນລື້ ສັນຊາດພະມ້າ ຢູ່ໃນເມືອງຊຽງລາບ ຈັງຫວັດທ່າຂີ້ເຫຼັກ ຫຼັງສອບສວນກະໄດ້ສົ່ງໂຕໃຫ້ຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ແລະກະຂອງກາງ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໃນພື້ນທີ່ສືບສວນສອບສ ວນ ຂະຫຍາຍຜົນຫາຂະບວນການຕໍ່ໄປເນາະ ກ່ຽວກັບແຄຟຟີນນີ້ນະ ຂໍຖາມແດ່ ເພາະວ່າມັນອາດຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຫຼືໃນເຂດແດນໃດກໍຢ່າ ທີ່ວ່າເຂົ້າໄປໄທ ເຂົ້າໄປລາວນີ້ນະ ຕາມທີ່ຊາບນີ້ ຢາບອກ ຢາບ້າ ເອັສຕາຊີຕ່າງໆ ແມ່ນວ່າບໍ່ມີເຊື້ອແຄຟຟີນນີ້ປົນ ຫຼືວ່າເຮັດ ແຕ່ວ່າມັນເປັນຢາທີ່ວ່າແກ້ງ່ວງ ແລ້ວເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ຄົນອາຍຸໃດກໍຢ່າ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຫຼືໃຜກໍຢ່າ ໃນປະເທດອົດສະຕ ຣາລີນີ້ ກໍເຂົ້າໄປປ້ຳນ້ຳມັນ ເຂົ້າໄປຮ້ານຂາຍນ້ຳນົມ ຮ້ານ ຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດ ຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ ຮ້ານຂາຍເຂົ້າໜົມເຂົ້າຕົ້ມ ແມ່ນຫຍັງກໍຢ່າ ມີຂາຍຢາແຄຟຟີນນີ້ ເປັນ ເປັນເມັດ ແຕະໜຶ່ງປະມານ 6 ເມັດ ເມັດໜຶ່ງ 50 ມິນລິກຣາມ ກິນແລ້ວມັນສິບໍ່ງ່ວງນອນ ແລ້ວມັນກະເປັນການຊ່ວຍຂັບລົດຈັ່ງຊີ້ນະ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ໃນປະເທດໄທນີ້ ແຄຟຟີນເມັດນີ້ຜິດກົດໝາຍບໍ່ ຟີນເມັດ ຫຼືກາເຟອີນເມັດນີ້ເນາະ ໃນ ໃນປະເທດໄທ ນັບຕາມຮ້າ ນຄ້າ ຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ ໄປສິບໍ່ມີ ບໍ່ມີຂາຍເນາະ ກະຖືວ່າເປັນຢາໜຶ່ງທີ່ການໃຊ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູແລຈາກ ຈາກແພດ ຈາກໝໍເນາະ

ຮ້ານຂາຍຢາສຳພາດວ່າ ຄັນເປັນຢາທີ່ວ່າມີ ອຍ ນີ້ແປວ່າບໍ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຢານີ້ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດມັນຖືກຮັບຮູ້ມີ ອຍ ຄົບຖ້ວນ ນີ້ຊິສຳພາດວ່າເປັນຜິດກົດໝາຍ ລາຍລະອຽດມັນ ມັນເວົ້າບໍ່ກົງກັນນີ້ ຈັກຊິວ່າຈັ່ງ ໃດ ມັນ ມັນຄວນໄປຖາມຢູ່ໃສເນາະ ເລື່ອງຂອງຢູກຢານີ້ເນາະ ກໍຄືບາງຕ່າງປະເທດກັບປະເທດໄທ ຫຼື ລາວ ແຖວໆອາຊຽນນີ້ເນາະ ກະບາງຢ່າງກະອາດຊິບໍ່ ບໍ່ໃຊ້ກົດເກນຄືກັນເນາະ ຄືຈັ່ງພວກ ອ່າ ກາເຟອີ ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຢ່າງແຖວນີ້ກໍຍັງຖືວ່າເປັນ ເປັນຢາຕ້ອງຫ້າມ ອາ ທີ່ ທີ່ໃຊ້ໂດຍ ໂດຍເສລີເນາະ ບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຄວນຮູ້ຄວນຊາບໃນ ໃຫ້ຊາບນຳ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານຄັບເດີ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS
ສຳລັບ like share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook